۽ موسيٰ جي ماء جي دل بي قرار ٿي، بيشڪ ان ڳالهه کي ستت هي پڌرو ڪري ها، جيڪڏهن سندس دل تي اسين بندش نه ڪريون ها، هن لاء ته وسهندڙن مان ٿئي.